सन्तुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः सन्तुष्टः सततम् नित्यम् देहस्थितिकारणस्य लाभे अलाभे च उत्पन्नालम् प्रत्ययः तथा गुणवल्लाभे विपर्यये च सन्तुष्टः सततम् योगी समाहितचित्तो यतात्मा संयतस्वभावो दृढनिश्चयो दृढः स्थिरो निश्चयः अध्यवसायो यस्य आत्मतत्त्वविषये स दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिः सङ्कल्पात्मकम् मनः अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्न्यासिनः स मयि अर्पितमनोबुद्धिः य ईदृशो मद्भक्तः स मे प्रियः प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः इति सप्तमेऽध्याये सूचितम् तत् इह प्रपञ्च्यते